ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ຄື້ນກະທົບຝັ່ງພາໃຫ້ຕະຫຼິ່ງພັງທະລາຍ ແຕ່ມະນຸດຖືກກະທົບຟັງຈາກສຽງເຍາະເຍີ້ຍ ແລະ ການກະທຳ ສະພາບແວດລ້ອມດຸເດືອດ ຮ້ອນຮົນລົນໄໝ້ເໝືອນແປວໄຟ ຫຼໍ່ຫຼອມຈິດໃຈໃຫ້ແຂງແກ່ນຄືເຫຼັກກ້າ ສະບາ ຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 MHz ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ມາພົບກັບ ທ່ານອີກຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ແມ່ນແລ້ວ ຮອດເວລານາທີນີ້ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີກໍສົ່ງສຽງມາຈາກປັກກິ່ງ ມາຖາມຂ່າວທຳຂ່າວ ພ້ອມທັງນຳເອົາສຽງເພງມ່ວນໆ ເລື່ອງລາວດີໆ ມາຜ່ອນຄາຍອາລົມໃຫ້ທຸກທ່ານ ມີທັງ ເລື່ອງຕະຫຼົກເຮຮາ ເລື່ອງແປກໆເນາະ ແມ່ນລະ ປະສົບການທີ່ເຄີຍປະສົບພົບພໍ້ມາ ຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວມາເລົ່າສູ່ຟັງ ອືມ ຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອາລົມດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ມີ ສິ່ງໃດບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ ບໍ່ຖືກກັບຈິດໃຈຂອງທ່ານ ກໍຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພ ສັດສີ່ຕີນຍັງຮູ້ພະລາດ ນັກປາດຍັງຮູ້ຫຼົງ ແມ່ນລະ ບາງເທື່ອເລື່ອງລາວທີ່ພວກເຮົານຳມາເລົ່ານັ້ນ ອາດຈະແຕະຕ້ອງເຖິງຈິດໃຈຂອງທ່ານໃ ດທ່ານໜຶ່ງ ເລື່ອງເນື້ອຫາ ເລື່ອງສຳນຽງສຽງເວົ້າອື່ນໆ ກໍຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພ ບໍ່ໄດ້ເຈດຕະນາ ຟັງໃຫ້ເປັນສິນ ໄດ້ຍິນເປັນວາດ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍອາລົມ ເພື່ອເບົາສະໝອງ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ແມ່ນແລ້ວ ກໍຍັງ ບອກແລ້ວວ່າເປັນເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນ ທ່ານໃດມີເລື່ອງດີໆມ່ວນໆ ກໍຢ່າເກັບໄວ້ລ້າໆ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ ຈະໄດ້ນຳມາເລົ່າສູ່ມິດລາຍການຟັງນຳກັນ ແມ່ນລະ ແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ ແບ່ງປັນສ ຽງຫົວໃຫ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ວິທີງ່າຍໆ ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາກໍແມ່ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນມາທີ່ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ຫຼືວ່າສົ່ງມາທາງອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວຂອງພວກເຮົາຈື່ງ່າຍໆ laos@cri.cn ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ໂທລະສັບພວກເຮົາແມ່ນ 00861068892192 ເບີນີ້ສົ່ງແຟັກກໍໄດ້ ແມ່ນລະ ຫຼືວ່າໂທມາເບີສົມແພງເລີຍກໍໄດ້ ອືມ 0086186 1810 5868 ແມ່ນ ຫຼືວ່າຈະໂທມາເບີວິໄລພອນນີ້ກໍໄດ້ 008613020075372 ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ເອົາ ພົບກັນໃໝ່ໆນີ້ ມາຟັງເ ພງຈັກສອງເພງກ່ອນ ແລ້ວຈັ່ງຄ່ອຍມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆໄປບໍ່ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ່ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ່ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz ສອງເພງມ່ວນໆຜ່ານໄປ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຄົງຜ່ອນຄາຍອາລົມ ສົ່ງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກ ເຮັດງານ ຫຼືວ່າພັກຜ່ອນຢູ່ກໍແລ້ວແຕ່ ຫຼາຍຄົນກໍຫຼາຍວຽກງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປເນາະ ອື ສອງໜຸ່ມອາລົມດີກໍພະຍາຍາມສັນຫາເພງມ່ວນໆ ເລື່ອງມ່ວນໆມາຜ່ອນຄາຍອາລົມໃຫ້

ກໍເພື່ອປະຕິບັດຕາມແນວທາງການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນວຽກງານສາມສ້າງ ສົມແພງ ຮູ້ບໍ່ ວຽກງານສາມສ້າງມີອັນໃດແດ່ ໂອ້ ພໍຮູ້ຢູ່ ສາມສ້າງກໍຄືສ້າງແຂວ ງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ແມ່ນບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ຢາກສ້າງໃຫ້ໄດ້ຄືແນວນັ້ນ ກະຕ້ອງໄດ້ລົງສູ່ຮາກຖານແມ່ນ ບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ຊີ້ນຳນຳພາປະຊາຊົນໃຫ້ລົງສູ່ການຜະລິດ ສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະອັນໃດທີ່ເຫັນວ່າແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ອັນໃດທີ່ເປັນສິນຄ້າທີ່ຈະຂາຍໄ ດ້ດີ ນຳລາຍໄດ້ມາສູ່ປະຊາຊົນ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ພະນັກງານທີ່ລົງຮາກຖານໄດ້ເວົ້າກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຕອນໜຶ່ງວ່າ ເພື່ອໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດການຜະລິດໃຫ້ເປັນສິນ ຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າທີ່ເປັນປາຍແຫຼມ ເມື່ອໄດ້ຍິນຫັ້ນ ລຸງມີ ນາມສົມມຸດ ກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ເອີ ອັນສິນຄ້າທີ່ເປັນປາຍແຫຼມຫັ້ນ ບ້ານເຮົາກໍມີບໍ່ອຶດບໍ່ຢາກແລ້ວ ລຸງຈ່ອຍນັ່ງຢູ່ຂ້າງກໍເລີຍຖາມວ່າ
ໂອຍ ເຖົ້າ

ແມ່ນຄວາມລຸງມີຫັ້ນແຫຼະ ແນວເວົ້າວ່າສິນຄ້າປາຍແຫຼມ ອັນໃດປາຍແຫຼມໆ ລາວກໍວ່າແມ່ນໂລດແລ້ວ ບໍ່ຕິລາວໄດ້ ແມ່ນໆ ແມ່ນ ແນວບໍ່ອະທິບາຍລະອຽດເນາະ ວ່າສິນຄ້າປາຍແຫຼມໝາຍເຖິງອັນໃດທີ່ມັນໄດ້ຂ າຍດີ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເຊັ່ນວ່າເຂົ້າບໍ ຜັກປອດສານພິດບໍ ຈັ່ງຊີ້ນ່າ ຫ້ວຍ ບໍ່ເວົ້າລະອຽດໃຜຊິເຂົ້າໃຈ ເຂັມກໍປາຍແຫຼມຄືກັນໃດ໋ ອັນນີ້ແຫຼະ ການໃຊ້ຄຳສັບຕ່າງໆນີ້ກໍຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງເນາະ ໂ ດຍສະເພາະພະນັກງານທີ່ໄປລົງຮາກຖານ ຈັ່ງຊີ້ກໍຕ້ອງເວົ້າໃຫ້ມັນຈະແຈ້ງ ເອົ້າ ເຂົາວ່າກັນໄປຊັ້ນລະເນາະທ່ານຜູ້ຟັງ ມາຟັງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍດີກວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ບໍ່ຕາຍຍ້ອນເມົາ

ກໍມີຫຼາຍໆຄົນແມ່ນຕາຍຍ້ອນເມົາແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ບາງຄົນເມົາຫຼາຍຕັບແຂງຕາຍ ບາງຄົນເມົາແລ້ວຂັບລົດເກີດອຸບັດຕິເຫດເນາະ ເຈົ້າ ອ່າ ແຕ່ເລື່ອງນີ້ແມ່ນບໍ່ຕາຍຍ້ອນເມົາ ມັນເປັນແນວໃດສົມແພງ ອືມ ເລື່ອງມັນເປັນແນວນີ້ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແຖວໆເອີຣົບພຸ້ນລະ ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງມັກດື່ມເຫຼົ້າ ເມົາຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນຄົນແຖວນັ້ນເອີ້ນລາວວ່າ ຊຽງເມົາ ອືມ ຄັນລາວເມົາມາຍາມໃດ ຢາກນອນໃສລາວກໍ ນອນ ບໍ່ສົນໃຈນຳໃຜ ບໍ່ຢ້ານຫຍັງອີກ ໂອ້ ຄົນເມົາກໍເປັນແນວນີ້ແລ້ວ ຂະໜາດຍຸງກໍຍັງບໍ່ກ້າກັດແມ່ນບໍ່ ອື ແມ່ນແລ້ວ ເພາະວ່າຍຸງມັນກໍຢ້ານເມົາຄືກັນ ມີມື້ໜຶ່ງຢູ່ເຂດນັ້ນ ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຕອນຄ່ອນແຈ້ງ ເຮືອນຊ ານບ້ານຊ່ອງພັງທະລາຍ ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມຕາຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນແລ້ວ ແຜ່ນດິນໄຫວກໍເປັນແນວນີ້ແຫຼະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທັງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ອື ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ໜ່ວຍກູ້ໄພກໍມາເຖິ ງ ແລະ ກະຄົ້ນຫາຜູ້ລອດຊີວິດຢ່າງໄວວາ ທັນໃດນັ້ນ ໜ່ວຍກູ້ໄພກະແນມເຫັນຊາຍຂີ້ເມົາຄົນໜຶ່ງຍ່າງເຊໄປເຊມາຢູ່ຄົນດຽວ ອື ກະຈຶ່ງຟ້າວເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກໍແປກໃຈເພາະບໍ່ເຫັນເຂົາບາດເຈັບແຕ່ຢ່ າງໃດ ກະເລີຍຖາມວ່າ ເອີຍ ອ້າຍ ເຮືອນອ້າຍຢູ່ຊັ້ນໃດ ເວລາແຜ່ນດິນໄຫວ ອ້າຍເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປອດໄພ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຍັງເລີຍ ຊາຍຄົນນັ້ນກະຍິ້ມໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວຕອບວ່າ ເອີ ມື້ຄືນນີ້ຂ້ອຍເມົາແຮ ງ ຂ້ອຍຍ່າງມາບໍ່ຮອດເຮືອນ ກະເລີຍນອນຢູ່ແປ້ນມ້າຢູ່ສວນສາທາລະນະຫັ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຊ້ຳວ່າແຜ່ນດິນໄຫວຍາມໃດ

ຖືວ່າດວງດີກໍວ່າໄດ້ເນາະ ເອີ ຄັນບໍ່ເມົາເຂົ້າໄປນອນໃນເຮືອນ ຈັກຊິເປັນແນວໃດ ແມ່ນລະ ແຕ່ວ່າດວງນີ້ກໍອາດຈະບໍ່ດີຕະຫຼອດໄປໃດ໋ ສົມແພງໃດ໋ ອືມ ຄັນແມ່ນເມົາຢູ່ຕະຫຼອດກໍໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຄັນຄິດໄປໃນແງ່ດີເ ນາະ ເມົານີ້ກໍມີປະໂຫຍດແມ່ນບໍ່ ອືມ ອ້າວ ບໍ່ແມ່ນສົ່ງເສີມໃຫ້ເມົາໃດ໋ ແມ່ນ ເຫຼົ້າຢາປາແປ້ງ ກິນໜ້ອຍເປັນຢາ

ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍການ ເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ ຟັງແລ້ວອົມຍິ້ມ ສະໝອງປອດໂປ່ງແນ່ນອນ

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ
ອີກ 2 ເພງຜ່ານໄປ ກໍຫວັງວ່າຄົງຈະເປັນທີ່ສຸກກະໂລມໃຈທ່ານໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ເລື່ອງອາລົມນີ້ກະສຳຄັນໃດ໋ ອືມ ຄົນເຮົາຄັນອາລົມດີ ເຮັດຫຍັງກໍມ່ວນ ຄັນອາລົມບໍ່ດີເດ ເປັນແນວໃດ ເຮັດຫຍັງກໍບໍ່ມ່ວນ ເ ອີ ໃຜເຮັດຫຍັງກໍຄືວ່າບໍ່ຖືກຫູຖືກຕາແມ່ນບໍ່ ຫງຸດຫງິດ ໜ້າກໍຄືບໍ່ໄດ້ໃສ່ຕູ້ເຢັນ ໂຫຍ ໜ້າບໍ່ໃສ່ຕູ້ເຢັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ກໍໝາຍຄວາມວ່າໜ້າບູດເນ ໂອ້ ແມ່ນຫວາ ຊ່າງວ່າເນາະ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍທ່ານຜູ້ຟັ ງ ອັນໃດພໍປົງກໍປົງ ອັນໃດພໍວາງກໍວາງ ແລ້ວອາລົມຂອງທ່ານກໍຈະດີຂຶ້ນ ແຕ່ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງນີ້ ແມ່ນແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຊື່ວ່າ ບໍ່ຕາຍຍ້ອນຄົນແຂນກຸດ

ນິດໄສຂອງລາວນີ້ກະແມ່ນສົມກັບຊື່ລາວຫັ້ນແຫຼະ ເຮັດຫຍັງກະແມ່ນທຸ້ມເທສຸດຂີດ ເອົາຈິງເອົາຈັງ ຕັດຄໍໃສ່ວ່າຊັ້ນຊະ ແມ່ນແລ້ວ ຄັນຕັດຄໍນີ້ກໍຕາຍທໍ່ນັ້ນລະເວີຍ
ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າທຸ້ມເທ ເຮັດແທ້ເຮັດວ່າຫັ້ນນາ ເອີ ວ່າຊັ້ນກໍຍັງວ່າໄຄ ເອົາ ເຖິງແມ່ນວ່າທ້າວບຸນທຸ້ມຈະທຸ້ມເທ ເອົາຈິງເອົາຈັງຂະໜາດໃດ ແຕ່ວ່າເຮັດທຸລະກິດຫຍັງກໍບໍ່ສຳເລັດຈັກຢ່າງ ອືມ ຄື ຊິແມ່ນລາວດວງບໍ່ດີຕີ້ ອາດຈະແມ່ນ ເຮັດທຸລະກິດ ກໍລົ້ມເຫຼວ ເປັນໜີ້ເປັນສິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານ ເອີ ມັກຜູ້ສາວກໍບໍ່ສົມຫວັງ ຍາມຂັດສົນຜູ້ສາວກໍໜີປະຊະລະ ຄົນເຮົາກໍເປັນແນວນີ້ລະ ຍາມເຮົາມີເງິນມີຄຳ ຜູ້ສາວກໍ ຕອມປານເຜິ້ງຕອມເກສອນດອກໄມ້ ແມ່ນ ບາດເຮົາຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ກໍໜີໄປວັ່ງໆ ຄົນບໍ່ຈິງໃຈ ແມ່ນ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນທ້າວບຸນທຸ່ມກໍເລີຍໜັກໃຈຊັ້ນແຫຼະ ບາດນີ້ ທະນາຄານກໍຊິມາຍຶດເຮືອນຍຶດຊານ ແນວໃດ ຄິ ດບໍ່ອອກຄິດບໍ່ເຂົ້າ ກໍເລີຍຄິດຂ້າໂຕຕາຍ ຫ້ວຍ ຄືມາຄິດສັ້ນແທ້ ກໍຍັງວ່ານີ້ແຫຼະ ທ້າວບຸນທຸ່ມຂຶ້ນໄປດາດຟ້າຂອງຕຶກ 5 ຊັ້ນຫຼັງໜຶ່ງ ເພື່ອຈະໂດດຕຶກຂ້າໂຕຕາຍ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະທີ່ລາວກຳລັງຈະໂດດ ພໍດີແນມເຫັ ນຊາຍແຂນກຸດສອງເບື້ອງຄົນໜຶ່ງ ເຕັ້ນໄປເຕັ້ນມາດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນຢູ່ທາງລຸ່ມ ກໍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວນຶກຂຶ້ນໄດ້ທັນທີ ແລະ ກໍອຸທານໃນໃຈວ່າ ເອີ ຊາຍຄົນພິການນັ້ນແຂນກຸດທັງສອງເບື້ອງ ເຂົາກໍຍັງມ່ວນຊື່ນ ສູ້ກັບຊີວິດ ບໍ່ຄິດຂ້າໂຕຕາຍ ເຮົາເປັນຄົນດີໆ ອົງປະກອບຄົບ 32 ຢ່າງ ຊິຂ້າໂຕຕາຍເຮັດຫຍັງ ຊີວິດຕ້ອງສູ້ຕໍ່ໄປ
ແລະ ເຂົາກໍຍ່າງລົງຈາກຕຶກໄປຫາຊາຍແຂນກຸດຄົນນັ້ນ ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາຄິດໄດ້ ເຂົາເວົ້າວ່າ ເອີ ຂອບໃຈເດີສະຫາຍ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຄິດໄດ້ ແລະ ເລີກຄວາມຄິດທີ່ຈະຂ້າໂຕຕາຍ ຊາຍແຂນກຸດງົງ ແລ້ວກໍພ້ອມທັງເວົ້າວ່າ ເອົ້າ ມັນກ່ຽວອີ່ຫຍັງກັບຂ້ອຍ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍອີ່ຫຍັງເຈົ້າໃດ໋ ເຈົ້ານັ້ນລະຊ່ວຍຂ້ອຍ ຂ້ອຍວ່າຈະໂດດຕຶກຂ້າໂຕຕາຍ ແຕ່ຂ້ອຍແນມເຫັນເຈົ້າເຕັ້ນໄປເຕັ້ນມາດ້ວຍຄວ າມມ່ວນຊື່ນ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປ່ຽນໃຈ ຊາຍແຂນກຸດກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍເຕັ້ນດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຂ້ອຍເຕັ້ນໄປເຕັ້ນມາກໍເພາະວ່າຂ້ອຍຫັ້ນຄັນຫວ່າງຂາ ຂ້ອຍບໍ່ມີມືເກົາ

ເຖິງແນວໃດກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈຊາຍແຂນກຸດຄົນນັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ້າວບຸນທຸ່ມປ່ຽນໃຈບໍ່ຂ້າໂຕຕາຍ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາມັນກໍມີທັງສົມຫວັງຜິດຫວັງຄຽງຄູ່ກັນໄປເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ອ່າ ລົ້ ມແລ້ວຕ້ອງລຸກຕໍ່ສູ້ ອ່າ ສູ້ຕໍ່ໄປ ຢ່າໄປຄິດຂ້າໂຕຕາຍ ເພິ່ນວ່າຂ້າໂຕຕາຍນີ້ບາບໜັກເດ ຈອມແພງ ອື ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ບາບໄປອີກ 10 ຊາດພຸ້ນໃດ໋ ໂອ້ ໝາຍຄວາມວ່າເກີດມາ 10 ຊາດກໍແມ່ນຂ້າໂຕຕາຍຄືກັນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ຄືຊິແມ່ນແນວນັ້ນແຫຼະ ຢ່າສຸໄປຄິດສັ້ນເດັດຂາດ ເອົາ ສູ້ຕໍ່ໄປ ຊີວິດຄືການຕໍ່ສູ້ ມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍດີກວ່າ ອືມ ເລື່ອງນີ້ກໍກ່ຽວກັບການຂ້າໂຕຕາຍຄືກັນ ໂອ້ຍ ຄືເອົາແ ຕ່ເລື່ອງການຂ້າໂຕຕາຍ ຜູ້ຟັງຊິບໍ່ໜັກສະໝອງເຂົ້າໄປຕື່ມບໍ ອ້າຍ ກໍບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍເນາະ ກໍຟັງໃຫ້ເປັນສິນກໍຍັງວ່າເດ ອືມ ກໍແມ່ນໃດ໋ເນາະ ຄັນຊັ້ນເລື່ອງນີ້ຊື່ວ່າແນວໃດ ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຊື່ວ່າ ຢ້ານງູຕອດ ມີສ າວປະເພດ 2 ຄົນໜຶ່ງຢູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຮູ້ບໍ່ສາວປະເພດ 2 ສົມແພງ ອືມ ອະທິບາຍໃຫ້ແດ່ ກະເທີຍນ່າ ໂອ
ໝາຍຄວາມວ່າລາວເປັນຜູ້ຊາຍ ແມ່ນແຫຼະ ແຕ່ລາວຢາກເປັນຜູ້ຍິງນ່າ ອໍ ເຈົ້າໆໆ ອືມ ບ້ານທາງກໍບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ຢູ່ແຖວຊົນນະບົດເດ້ ຄ່ຳແລງມານີ້ກໍມືດຕຶບ ວ່າຊັ້ນຊະ ອືມ ແລ້ວກໍມີມື້ໜຶ່ງ ສາວປະເພດ 2 ຄົນນີ້ ກໍຜິດ ກັບແມ່ຢ່າງແຮງ ແລະ ກໍຄິດຈະຂ້າຕົວຕາຍ ຄິດໃນໃຈວ່າ ຊີວິດນີ້ມັນແສນອາພັບ ບໍ່ມີໃຜຮັກເຮົາແລ້ວ ໄປຂ້າໂຕຕາຍໃຫ້ມັນແລ້ວຊະ ວ່າຊັ້ນໃດ໋ ເປັນຕາອີ່ຕົນເນາະ
ແລ້ວເດ ເຂົາເຮັດແນວໃດຕໍ່ໄປ ກາງຄືນມື້ໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກພໍ່ແມ່ນອນຫຼັບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຂົາກໍໄຕ້ຕະກຽງ ຄ່ອຍຍ່ອງໄປທາງຫຼັງເຮືອນ ແລ້ວກໍມຸ່ງໜ້າໄປຫາຫ້ວຍນ້ຳເພື່ອຈະໂດດນ້ຳຕາຍ ອືມ ເອີ ເຂົາຍ່າງໄປໄ ດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ພໍດີໄປພໍ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງກັບຈາກການໄປຫາປາມາ ຊາຍຄົນນັ້ນກໍເລີຍຖາມວ່າ ເອົ້າ ເຈີຍ ຄ່ຳມືດຈືດຕາປານນີ້ສິໄປໃສອີກ ສາວເຈີຍແລະກໍເລີຍຕອບພ້ອມທັງນ້ຳຕາວ່າ ບໍ່ຕ້ອງມາສົນໃຈນຳ ເຮົາດອກ ເຮົາມັນຄົນອາພັບ ບໍ່ມີໃຜຮັກເຮົາ ເຮົາບໍ່ຢາກມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ້ອີກແລ້ວ ເຮົາສິໄປໂດດນ້ຳຕາຍ

ສິໄປໂຕດນ້ຳຕາຍ ຊ້ຳພັດຍັງຢ້ານງູຕອດຢູ່ເນາະ ເອີ ຄືວິໄລພອນເວົ້າຫັ້ນແຫຼະ ຢ່າສູ່ຄິດຂ້າໂຕຕາຍເລີຍ ມັນບາບ ແມ່ນແທ້ ຄົນເຮົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ເກີດມາແລ້ວກໍຕ້ອງສູ້ຕໍ່ໄປ ແມ່ນ ໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນກໍນັບ ວ່າໂຊກດີແລ້ວ ອື ບາງຄົນເກີດມາຮູບຮ່າງໜ້າຕາເປັນຜູ້ຊາຍ ແຕ່ຈິດໃຈຊ້ຳພັດເປັນຜູ້ຍິງເນາະ ເຈົ້າ ບາງຄົນຮູບຮ່າງໜ້າຕາເປັນຜູ້ຍິງ ແຕ່ຈິດໃຈຊ້ຳພັດເປັນຜູ້ຊາຍ ບາງຄົນກໍສູ້ຊົນທຸ່ມເທທັງແຮງກາຍແຮງ ໃຈ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແນວໃດກໍຕ້ອງຢ່າທໍ້ຖອຍໃຈ ສູ້ຕໍ່ໄປພີ່ນ້ອງເອີຍ ຢ່າຄິດສັ້ນ ແມ່ນແລ້ວ ພວກເຮົາ 2 ຄົນຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ ເອົາ ມາປ່ຽນບັນຍາກາດຟັງເພງມ່ວນໆຕື່ມອີກ 2 ເພງກ່ອນ

ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ຈາກ 2 ໜຸ່ມອາລົມດີ ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ກໍຫວັງວ່າຄົງຈະເປັນທີ່ຊຸບໂລມໃຫ້ທ່ານໄດ້ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ ອຍ ແມ່ນແລ້ວ ເພາະວ່າທ່ານຈະຟັງຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຢູ່ຕາມຫ້າງຮ້ານຕະຫຼາດຕະລີ ຕາມທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ຫຼືວ່າກຳລັງກຳພວງມາໄລໃຈລອຍຢູ່ໃນຂະນະນີ້ກໍແລ້ວແຕ່ ກຳພວງມາໄລຕ້ອງມີສະຕິໃດ໋ ຢ່າໃຈລອຍໃ ດ໋ ທຸກມື້ນີ້ລົດລາພາຫະນະກໍນັບມື້ນັບຫຼາຍ ຂັບຂີ່ຕ້ອງມີສະຕິ ນັບຖືກົດລະບຽບຈະລາຈອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດອຸບັດເຫດ ແມ່ນແທ້ ຄັນເກີດອຸບັດຕິເຫດແລ້ວຍາກໃຫຍ່ ເສຍເງິນເສຍເວລາ ໂຊກຮ້ າຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ເວົ້າເຖິງລົດລາພາຫະນະແລ້ວ ວິໄລພອນຄິດພໍ້ເລື່ອງໜຶ່ງກ່ຽວກັບລົດນີ້ແຫຼະສົມແພງ ແມ່ນບໍ່ ອື ເລື່ອງມັນເປັນແນວໃດ ເລົ່າມາຟັງດູ ສົມແພງຮູ້ຈັກລົດອີ່ເຕົ່າບໍ່ ອືມ ເຄີຍ ໄດ້ຍິນຢູ່ ເອີ ຄິດອອກແລ້ວ ອືມ ຄົນລາວມັກຮ້ອງວ່າ

ກະເມື່ອຫຼາຍສິບປີມາແລ້ວ ສະໄໝນັ້ນຫັ້ນເກີດມີການຄ້າຂາຍເຄື່ອງເຖື່ອນຫຼາຍເດ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນກະເລີຍສັ່ງໃຫ້ເຂັ້ມງວດກວດຂັນ ກວດລົດທຸກໆຄັນທີ່ແລ່ນກາຍມາ ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກວດກາລົດ ທຸກຄັນຢ່າງລະອຽດ ໄຂຝາກົ້ນລົດເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງເຊື່ອງຊ້ອນມາບໍ່ ເຈົ້າ ຫົວໜ້າ ເວລາຜ່ານໄປດົນເຕີບ ກໍມີລົດໂຟກ ຫຼື ຊາວບ້ານຮ້ອງວ່າລົດອີ່ເຕົ່າຫັ້ນແຫຼະ ແລ່ນມາພໍດີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນັ້ນກໍຊ້ຳພັດແມ່ນພະນັກງ ານໃໝ່ແດ່ ບໍ່ເຄີຍເຫັນລົດອີ່ເຕົ່າຈັກເທື່ອ ກໍເລີຍສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດເປີດຝາກົ້ນລົດອອກ ພໍເປີດຝາກົ້ນລົດຂຶ້ນກະເຫັນຈັກລົດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ໂອ້ຍ ກະສົມພໍດອກ ເບິ່ງທ່າທາງໃນມີພິລຸດ ແກ່ເຄື່ອງຈັ ກເຖື່ອນມາແທ້ໆ ເຈົ້າຂອງລົດກະເລີຍເວົ້າວ່າ ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງເຖື່ອນອ້າຍ ອັນນີ້ແມ່ນຈັກລົດຂ້ອຍ ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງເຖື່ອນໃດ໋ ຢ່າມາຫາເວົ້າເຈົ້າຫັ້ນ ຂອງກາງເຫັນຢູ່ເຕັມຕາແທ້ໆ ຍັງມາແກ້ຕົວອີກ ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ ນໃດ໋ອ້າຍ ລົດອີ່ເຕົ່ານີ້ຈັກມັນຢູ່ທາງຫຼັງ ບໍ່ຄືກັບລົດແນວອື່ນໃດ໋ ບໍ່ເຊື່ອມາເບິ່ງທາງໜ້າແມ້ ນ້ອງຊິເປີດໃຫ້ເບິ່ງ ບໍ່ຕ້ອງມາຕົວະຂ້ອຍດອກເຈົ້າ ຈ້າງຂ້ອຍກໍບໍ່ເຊື່ອ ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຂອງລົດກໍເລີຍເປີດຝາໜ້າລົດຂຶ້ ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຕົກໃຈເພາະວ່າບໍ່ເຫັນມີຫຍັງ ກໍເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ຮອດຈັກລົດອີ່ຫຍັງ ຄືວ່າເອົາໄວ້ທາງດາກເລີຍ ສົມພໍດອກຈຶ່ງເອີ້ນວ່າລົດອີ່ເຕົ່າ

ແນວວ່າຈັກລົດມັນຢູ່ທາງຫຼັງ ຊິໃຫ້ມັນຢູ່ທາງໜ້າໄດ້ແນວໃດເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ອືມ ກໍບໍ່ຕິລາວດອກ ລາວຄືຊິບໍ່ເຄີຍເຫັນລົດອີ່ເຕົ່າຈັກເທື່ອແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແທ້ ແມ່ນ ເອົ້າ ເວົ້າເລື່ອງລົດລາພາຫະນະ ແຕ່ລະລຸ້ນມັນກໍ ບໍ່ຄືກັນເນາະ ອືມ ເອົ້າ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍທ່ານຜູ້ຟັງ ຟັງເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອເບົາສະໝອງ ເວົ້າເລື່ອງລົດອີ່ເຕົ່ານີ້ ປັດຈຸບັນນີ້ກໍປາກົດເຫັນມີຢູ່ໃດ໋ ແມ່ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າບໍ່ຫຼາຍປານໃດແລ້ວ ເຈົ້າ ເອົ້າ ທ່ານຜູ້ ຟັງ ເວລາຂອງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຂອງພວກເຮົາກໍຄ່ອນໆທ້າຍມາແລ້ວ ກໍຫວັງວ່າເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົານຳມາເລົ່າສູ່ຟັງມື້ນີ້ ຈະຜ່ອນຄາຍອາລົມໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນແລ້ວ ຟັງ ແລ້ວມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດ ກໍຢ່າລືມສົ່ງຂ່າວສົ່ງຄາວຫາສອງໜຸ່ມອາລົມດີໄດ້ ເຈົ້າ ສົ່ງທາງອີເມວກໍແມ່ນ laos@cri.cn ທາງໂທລະສັບແມ່ນ 00861068892192 ຫຼື ໂທເຂົ້າເບີມືຖືສ່ວນຕົວກໍໄດ້ ແມ່ນແລ້ວ ມືຖືວິໄລພອນກໍແມ່ນ 008613020075372 ໂທມາຍາ ມໃດກໍໄດ້ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາກໍແຮ່ງດີ ອືມ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ມື້ນີ້ກໍຈະໃຫ້ທ່ານຟັງເພງປິດທ້າຍລາຍການຕື່ມອີກ ໝົດເພງໝົດເວລາບ່ອນໃດ ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ກໍຄົງຈະຕ້ອງລາໄປອີກເຊັ່ນເຄີຍ ຂໍຂອບ ໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານມີຄວາມສຸກທັງກາຍແລະໃຈ ຄວາມເຈັບຢ່າໄດ້ ຄວາມໄຂ້ຢ່າມີ ມື້ໜ້າພົບກັນໃໝ່ ສະບາຍດີ